ບໍລິສັດເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ທາງເທັກໂນໂລຈີຫຼາຍແຫ່ງ ກຳລັງໃຊ້ປັນຍາປະດິດ ຫຼື AI ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄົນຮູ້ສຶກວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບຄົນທີ່ຕົນຮັກທີ່ຕາຍໄປແລ້ວນັ້ນຢູ່ ສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ AI ແຫ່ງການຟື້ນຊີບຄືນ ຫຼື Resurrection AI ແມ່ນອາໄສການສ້າງແອັບພລິເຄຊັນຮຽນແບບການສົນທະນາ chatbot ຫຼື ການສົນທະນາກັນຂອງຄົນໃນທາງອອນລາຍທີ່ເໝືອນຈິງ ຊຶ່ງພາສາອັງກິດເອີ້ນວ່າ virtual double ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທາງສັງຄົມຂອງຜູ້ທີ່ຕາຍໄປແ ລ້ວ ເຊັ່ນ ຮູບ ສຽງ ແລະ ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ອີເມວຂອງລາວ ທ່ານ ໄມເຄິລ ຢັງ ເຮັດວຽກໃນບໍລິສັດ DeepBrain AI ທີ່ສ້າງການສົນທະນາຂອງຄົນທາງອອນລາຍເໝືອນຈິງ ທ່ານ ຢັງ ກ່າວຜ່ານທາງຊູມວ່າ Let's say I want to create of you then we go to studio and we film you ສົມມຸດວ່າຂ້ອຍຢາກສ້າງເຈົ້າຂຶ້ນມາ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ພວກເຮົາກໍໄປຫ້ອງສະຕູດິໂອ ແລະ ພວກເຮົາຖ່າຍຮູບເຈົ້າ ແລະ ເຈົ້າກໍອ່ານ 300 ຫາ 500 ປະໂຫຍກຢູ່ຕໍ່ໜ້າກ້ອງຖ່າຍວິດີໂອ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ພວກເຮົາກໍໄດ້ແຫຼ່ງ ວິດີໂອຕົ້ນສະບັບອັນນັ້ນ ແລະ ພວກເຮົາກໍເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກທຳການຮຽນຮູ້ຢູ່ເປັນເວລາໜຶ່ງເດືອນ ຫຼັງຈາກໜຶ່ງເດືອນແຫ່ງການຮຽນຮູ້ຂອງເຄື່ອງຈັກແລ້ວ ພວກເຮົາກໍສ້າງຕົວແທນທາງອອນລາຍ ຫຼື ອາເວ ທາ ຂອງເຈົ້າຂຶ້ນມາ ຢູ່ນີ້ຄືທ່ານ ສະຕີເຟນ ສະມິດ ຫົວໜ້າບໍລິຫານ ຫຼື CEO ແລະ ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງບໍລິສັດທີ່ຊື່ວ່າ ສະຕໍຣີຟາຍ ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ມັນບໍ່ແມ່ນທ່ານ ສະມິດ ແຕ່ມັນແມ່ນອາເວທາຂອງລາວ ທ່ານ ສະຕີເ ຟນ ສະມິດ ຈາກບໍລິສັດ ສະຕໍຣີຟາຍ ກ່າວຜ່ານທາງຊູມວ່າ Think of it like a a living photograph album What we're doing is using AI to ຄິດວ່າມັນຄ້າຍຄືກັນກັບອັນບຳຮູບພາບທີ່ມີຊີວິດ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາກຳລັງເຮັດກໍຄືການນຳໃຊ້ AI ເພື່ອສະໜັບສະໜູນບຸກຄົນຜູ້ເ ຊິ່ງວ່າ ບັນພະບຸລຸດຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖ່າຍທອດຄວາມຊົງຈຳຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປ ດັ່ງດຽວກັນກັບເຂົາເຈົ້າເຮັດໃນແບບອື່ນ ການຟື້ນຊີບຄືນທາງດິຈິຕອລ ແມ່ນແນວຄວາມຄິດທີ່ສັບສົນ ອີງຕາມທ່າ ນນາງ ອີຣິນາ ໄຣຄູ ຈາກໂຄງການຈັນຍາບັນທາງອິນເຕີເນັດ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ເຊນຕາ ຄລາຣາ ເວົ້າ ທ່ານນາງ ອີຣິນາ ໄຣຄູ ກ່າວຜ່ານທາງຊູມວ່າ In a way the sense that we can somehow keep uh uh tech version ໃນແບບໜຶ່ງກໍຮູ້ສຶກຄ້າຍກັບວ່ າພວກເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ເຮົາຮັກ ທີ່ຢູ່ໃນແບບເທັກໂນໂລຈີ ສາມາດມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຕົກໃຈຄືກັນກັບມັນຂ້ອນຂ້າງວ່າເປັນການດອງສົບແບບແປກວາດໃດວາດໜຶ່ງນີ້ລະ ຮູ້ສຶກຄ້າຍກັບວ່າ ແ ທນທີ່ຈະດອງສົບຄົນຜູ້ໜຶ່ງ ແລະ ພະຍາຍາມຮັກສາເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຢູ່ກັບພວກເຮົາຕໍ່ໄປ ແຕ່ພວກເຮົາພະຍາຍາມທີ່ຈະດອງຈິດໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າໄວ້ ເໝືອນກັບເທັກໂນໂລຈີໃໝ່ໆຫຼາຍແບບ AI ແຫ່ງການຟື້ນຊີບຄື ນ ກຳລັງເຮັດໃຫ້ມີຄຳຖາມຕ່າງໆ ໃນຂະນະທີ່ຄົນທັງຫຼາຍກຳລັງຄົ້ນຫາທ່າແຮງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງມັນຢູ່ ບົວສະຫວັນ ນຳສະເໜີລາຍງານນີ້ໃຫ້ແກ່ ວີໂອເອ ພາກພາສາລາວ